यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभो लोभोपहृतचेतसः लोभोपहृतचेतसः

कुलक्षयकृतं दोषम् कुलक्षयकृतं दोषं कुलक्षयकृतं दोषं कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् मित्रद्रोहे च पातकम् मित्रद्रोहे च पातकम् मित्रद्रोहे च पातकम् अग्रिमश्लोकमपि मिलित्वा पश्यामः कथं न ज्ञेयमस्माभिः कथम् न ज्ञेयमस्माभिः कथम् कथम् न ज्ञेयमस्माभिः पापादस् പാപാദസ്മാന്നിവർത്തിത്തും പാപാദസ്മാന്നിവർത്തിത്തും കുലക്ഷയകൃതം ദോഷം കുലക്ഷയകൃതം ദോഷം കുലക്ഷയകൃതം ദോഷം കുലക്ഷയകൃതം ദോഷം പ്രപശ്യദ്ഭിർജനാർദ്ദന പ്രപശ്യദ്ഭിർജനാർദ്ദന पश्यद्भिर्जनार्दन इदानीं द्वितीयकार्यं कुर्मः पदच्छेदं करोतु यद्यप्येते इति अस्ति यद्यप्येते कथं पदच्छेदं कुर्मः यद्य यद्यपि एते यद्यपि एते कथं मिलित्वा वदामः यद्यप्येते यद्यपि एते यद्यपि एते यद्यप्येते न न एव पश्यन्ति पश्यन्ति एव लोभोपहृतचेतसः एकपदमेव लोभोपहृतचेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् मित्रद्रोहे च पातकम् नेक्स्ट् लैन् कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः ज्ञेयम् अस्माभिः ज्ञेयम् अस्माभिः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् एकपदमिति अस्ति पापादस्मान् निवर्तितुं वदतु कथं पद पदच्छेदं कुर्मः പാപാത് അസ്മാത് നിവർത്തിത്തും പാപാത് അസ്മാത് നിവർത്തിത്തും പാപാത് അസ്മാത് നിവർത്തിത്തും പാപാത് അസ്മാത് നിവർത്തിത്തും കുലക്ഷയകൃതം ദോഷം കുലക്ഷയകൃതം ദോഷം പ്രപശ്യദ്ഭിർജനാർദ്ദന കഥമാഗച്ഛതി പ്രപശ്യദ്ഭിः ജനാർദ്ദന പ്രപശ്യദ്ഭിः ജനാർദ്ദന इदानीं पदच्छेदं कृतवन्तः यदि इदानीं श्लोकस्य वयम् अर्थं चिन्तयामः प्रथमम् एक आह्वानपदमस्ति तत्र आह्वानं करोति सम्बोधनं करोति कस्य सम्बोधन जनार्दन तदेव प्रथमपदं स्वीकरोतु हे जनार्दन हे जनार्दन इत्युक्ते कः अर्थः हे कृष्ण पश्यतु सर्वस्थानेषु कृष्णस्य भिन्नभिन्ननाम उपयोगं करोति सः कुत्रचित् ऋषिकेशः कुत्रचित् मधुसूदनः कुत्रचित् माधव माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ पृथक् मधु वयं तत्र श्रुतवन्तः माधवः इति उक्तवान् तत्र किमर्थम् एकैकस्थाने एकैकनाम वदति प्रत्येकं नामस्य अर्थः अस्ति भिन्न भिन्न अर्थः अत्र पश्यतु जनार्दन जनानाम् अन्तरङ्गे सः किं करोति सन्तोषम् उत्पादयति जनार्दनः अस्ति कः भगवान् कृष्णः कदाचित् आह्वयति अच्युत अच्युत इत्युक्ते कः अर्थः च्युतिः इत्युक्ते नाशः नाशः नास्ति नाशरहिता कुत्रचित् माधव कुत्रचित् रमाकान्त किल वयं रमापते गतश्लोके दृष्टवन्तः रमा रमा इत्युक्ते लक्ष्मी ऐश्वर्यं रमायाः पतिः इत्युक्ते ऐश्वर्यं सम्पूर्णं सम्पूर्ण ऐश्वर्यस्य पतिः सः तस्य नाथः सः अस्ति किमर्थं तत्र तादृशम् आह्वयति अत्र एतादृशम् आह्वयति प्रतिस्थाने वयम् अर्थं दृष्टवन्तः अत्र युद्धक्षेत्रे इदानीं युद्धस्य आरम्भः जातः आरम्भः जातः वा न वा जातः किल पक्षद्वयतः अपि किम् अभवत् शङ्खध्वनिः अभवत् शङ्खध्वनिः कः प्रथमं भीष्मः शङ्खध्वनिं कृतवान् अनन्तरम् अत्र कः कृतवान् पाञ्चजन्यं ऋषिकेश भगवान् कृष्णः अत्र कृतवान् सत्यं वस्तुतया युद्धं किमर्थं युद्धं चलति एतत् युद्धं किमर्थं चलति कौरवाः पाण्डवानां कृते यद् तेषां राष्ट्रम् अस्ति तेषाम् अधिकारः यत्र अस्ति तद् राष्ट्रं कौरवाः किं न कुर्वन्ति न दास्यन्ति न ददाति कौरवाः राष्ट्रं न ददाति इति कारणेन एव किं चलति युद्धं चलति कस्य आवश्यकता पाण्डवानामेव आवश्यकता खलु पाण्डवैः स्थानं प्राप्तव्यं तदर्थमेव युद्धं युद्धस्य आरम्भः कैः करणीयं पाण्डवैः करणीयम् किन्तु कः प्रथमं शङ्खनादं कृतवान् भीष्मपितामहः किमपि कार्यमस्ति वा तस्य सिंहनादं विनद्योच्चै शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् कः प्रतापवान् भीष्मपितामहः प्रथमं शङ्खध्वनिं कृतवान् वस्तुतया तेन करणीयं वा तस्य कार्यमेव नास्ति करणीयं केन करणीयं दृष्टद्युम्नेन करणीयम् कारणं पाण्डवपक्षस्य सैन्याधिपः कः अस्ति दृष्टद्युम्नः अथवा धर्मपुत्रेण करणीयं किमर्थं सः एव राजा भवति तेन करणीयम् अथवा भीमेन करणीयं सः एव पराक्रमशाली अस्ति तेन करणीयमासीत् ते केपि न कृतवन्तः कः कृतवान् न प्रथमं प्रथमं कः कृतवान् भीष्मः भीष्मः यदा शङ्खध्वनिं कृतवान् तदा प्रथमं कः कृतवान् अस्मिन् पक्षे यदा सतीश्जी उक्तवान् माधवः प्रथमशब्दः कस्य पाञ्चजन्यं ऋषिकेश देवदत्तं धनञ्जय पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदर क्रमशः करोति एकैकः तत्र कथमभवत् कौरवाणां मध्ये भीष्मपितामहः कृतवान् अनन्तरं सर्वे अहमेव नेता अहमेव नेता इति सर्वे कृतवन्तः कोलाहलः अभवत् किल वयं पूर्वं पठितवन्तः तत्र कोलाहलः अभवत् अत्र तु कोलाहलः नास्ति पृथक् पृथक् कृतवान् पश्यतु एतत् किमर्थं वदामि महाभारतयुद्धं सर्व श्लोकपठनसमये अपि अस्माभिः चिन्तनीयं कुत्र चलति अस्माकम् अन्तरङ्गे चलति अर्जुनः इत्युक्ते कः अस्मासु एकैकः वयमेव अर्जुन कदापि भगवान् कृष्णः युद्धं करोतु इति न प्रेरयति किल वयं बहु गीताव्याख्यानानि पठामः सर्वत्र वयं किं पठामः भगवान् वदति युद्धं करोतु भगवान् वदति युद्धं करोतु एवं वाक्यमपि अस्ति माम् अनुस्मर युद्धे च मां स्मरतु युद्धं करोतु इत्येव भगवान् वदति किन्तु युद्धं करोतु इति कुत्र युद्धं करोतु इति भगवान् वदति परस्परयुद्धं करोतु इति न കാരണം परस्परयुद्धं करोतु इति चेत् एवमेव भगवान् वदति चेत् पश्यतु भगवान् किं किं कृतवान् युद्धं न भवतु इति सत्यं भगवान् कृष्णः युद्धे आयुधमेव न स्वीकृतवान् कथां तु जानाति किल महाभारतकथा युद्धे पाण्डवाः अपि युद्धं कुर्वन्ति कौरवाः अपि युद्धं कुर्वन्ति भीष्मपितामहः द्रोणाचार्यः सर्वेपि आयुधं स्वीकृतवन्तः किन्तु भगवान् आयुधं विना युद्धक्षेत्रे तिष्ठति भगवान् किमर्थं तिष्ठति तत्र आयुधं विना किमर्थं युद्धं युद्धं न भवितव्यं कुत्र युद्धं न भवितव्यम् अस्माकम् अन्तरङ्गे कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्रम् एतत् सर्वं बहु पूर्वम् उक्तवान् कुरुक्षेत्रम् इत्युक्ते किं कुरु करोति वयं शिबिरे पठामः किल करोति इत्युक्ते कः अर्थः डु किल क्षेत्रम् इत्युक्ते शरीरं यत्किमपि कार्यं यदा करोति तदेव किं कुरुक्षेत्रं यदा कदापि अहं यत्किमपि कार्यं कर्तुं मम अन्तरङ्गे चिन्तनं करोमि तत् कुरुक्षेत्रं भवति अस्माकं सर्वेषाम् अनुभवः किल रात्रि सुषुप्तिमध्ये निद्रायां भवामः किमपि प्राब्लम् अस्ति वा नास्ति प्रातःकाले उत्तिष्ठामि एकं कार्यं करोमि इति अहं चिन्तितवान् किं कार्यम् अहम् अद्य संस्कृतशिबिरं गच्छामि वा न वा
प्रातःकाले एव आरब्धं मनसि मम समयः नास्ति मम पुत्रस्य परीक्षा अस्ति मम पुत्रः तरणाभ्यासार्थं गच्छति किल तरणाभ्यासं स्विम्मिङ्ग् भिन्नभिन्नकार्याणि मनसि आगच्छति मनसि सायङ्काले वर्गार्थं यदा वयम् आगच्छामः सप्तवादनपर्यन्तम् अन्तरङ्गे किं चलति एकपार्श्वे कौरवाः अन्यपार्श्वे पाण्डवाः युद्धं कुर्वन्ति के कौरवाः डिसिप्लिन् नास्ति दुःशासनः शासनं डिसिप्लिन् दु न किं नास्ति डिसिप्लिन् नास्ति ഒരു സ്വഭാവः अस्माकं सप्तवादने तत्र प्राप्तव्यं सप्तवादनपर्यन्तं वयं सारीगा इति एकैककार्यं कृत्वा अटामः सप्तवादने वर्गार्थं प्राप्तव्यं चेत् अथवा सार्धसप्तवादने प्राप्तव्यं चेत् अस्माभिः पूर्वमेव गृहात् प्रस्थानं करणीयं मम अन्तरङ्गे विद्यमानदुःशासनः मां न त्यजति शतं नामानि अपि पठतु वयं पूर्वम् एतत् सर्वं चिन्तनं कृतवन्तः एकैकनाम अपि भवताम् अस्माकम् एकैकदुःस्वभावः अस्माकम् अन्तरङ्गे विद्यमान डिसिप्लिन् नास्ति अतिकामः अनन्तरं स यद् वदति तद् न शृणोति विकर्णः अन्य एकस्य नाम विकर्ण विकटकर्णः तस्य विकटकर्ण यद् वदति तद् न शृणोति अन्यत् शृणोति सः एवमस्ति किल जनाः भवान् आगच्छतु इति स्नेहेन वदामः चेदपि सः किमर्थम् आहो इति इत्येव चिन्तनम् आगच्छति विकटस्वभावः अस्माकं विकटकर्णः एव किं वदामः विकर्णः एवं भिन्नभिन्ननामानि शतं नामानि पश्यतु शताधिकदुःस्वभावः पञ्च सत्स्वभावः धर्मपुत्रः अनन्तरं पाण्डवः पाण् पाण्डवः न अर्जुनः अर्जुनवर्णः इत्युक्ते श्वेतवर्णः शा शान्तिः शान्ति पीस् इत्यस्य अस्ति अर्जुनः एवं भीमः धैर्यं स्थैर्यम् एकैकः एकैकस्य नकुलसहदेवः कुतः तेषां जन्म एक एकैकपाण्डवः अपि एकैकदेवताः खलु माद्रीपुत्रः कुतः जन्म अश्विनीदेवः अश्विनीदेवाः किमर्थं ते किमर्थं प्रसिद्धाः औषधं यत्र कुत्रापि रोगः भवतु ते तद् चिकित्सां कृत्वा सम्यक् कर्तुं शक्नुवन्ति मनसि अथवा बुद्धि अथवा शरीरे अस्माकं कष्टं स्थानत्रये एव आगच्छति खलु हस्ते शरीरे यदा कदापि भवति एकः आक्सिडेण्ट् भवति एकं सङ्घटनं भवति अथवा एकं ताडनं प्राप्नोति शरीरे किञ्चित् वेदना भवति किन्तु ताडनं यदा प्राप्नोति अहं विद्यालये पाठं न पठितवान् भारते एव अत्र तु ताडनमेव नास्ति किल विद्यालयं गतवान् पाठं न पठितवान् सर्वेषां छात्राणां पुरतः अध्यापकः मां ताडयति ताडने मम शरीरस्य वेदना मम कष्टं जनयति वा मानसिकवेदना अधिककष्टं जनयति वा सर्वदापि मानसिकवेदना एव अस्माकम् अधिकं कष्टं जनयति वयं न अङ्गीकुर्मः तथापि वयं सर्वदा मानसिकवेदना एव पतिपत्नीकलहः अभवत् पतिपत्नीं ताडितवान् अथवा पत्नीपतिं ताडितवान् किमपि चिन्तयतु एकताडनं दत्तवान् ताडनस्य वेदना किमपि अस्ति वा ताडनस्ति बहु वेदना किमपि न मशकः आगत्य उपविशति वयं स्वयं ताडयामः किल सा वेदना इति चिन्तयति सा न वेदना वेदना का मानसिकवेदना तस्य अपि चिकित्सां कर्तुं जानन्ति के अश्विनीदेवा तादृश उत्तमजनाः अथवा ततोपि भवति कदाचित् ओटिसं तादृशमस्ति किल बुद्धि बुद्धिमध्ये एव रोग रोगः भवति किमपि न जानाति लोकविषये विकारः न भिन्नम् आस्वादनं भिन्नं ज्ञानं भिन्नं सर्वं भिन्नं तेषां तस्यपि चिकित्सां ते कर्तुं शक्नुवन्ति एतत् सर्वम् आन्तरिकप्रक्रिया बहिः गुलिकां ददाति चेत् प्रयोजनं नास्ति गुलिका औषधं टाब्लेट् ददाति चेत् प्रयोजनं नास्ति एतादृश मानसिककष्टस्य मानसिकदुःखस्य परिहाराय अस्माभिः किं करणीयम् मनसः नियन्त्रणं करणीयं किल मनसः नियन्त्रणं करणीयं बुद्धि कष्टं भवति बुद्धि अस्माकं हस्ते भवेत् मम आत्मा अतः मम आत्मा इत्युक्ते अहं प्राणः अहमेव आत्मा खलु अहम् इति यद् वदामः तदेव आत्मा तत् किं वदति तत् बुद्धिः शृणुयात् तदेव मनः शृणुयात् तदेव इन्द्रियद्वारा बहिर्गच्छेत् सत्यं किन्तु आत्मनः बुद्धिप्रति गमनात् पूर्वम् आत्मनि कोऽपि कलङ्कः नास्ति आत्मा तु शुद्धमेव सर्वत्र तत्र किमपि न आत्मबुद्धिप्रति गमनात् पूर्वम् अहङ्कारं प्राप्नोति अहम् इति अहं भावः अहं काररूपेण परिवर्तयामि कारणं किं तस्य मनसः क्रीडा कथं मनसः क्रीडा मनः इत्युक्ते किं मनः इत्युक्ते मम चिन्तनानि एव अहम् इदानीम् एकस्य विषये महोदयस्य विषये किमपि भिन्नं चिन्तयामि अथवा अहं महोदयं किमपि असमीचीनवाक्यं वदामि मम वाक्यं श्रुत्वा तस्य दुःखं भवति अहं महोदयेन सह कलहं करोमि चिन्तनार्थमेव न करोमि तदा कलहसमये अहं कानिचन पदानि वदामि तत् श्रुत्वा सः दुःखम् अनुभवति सत्यं किन्तु सः श्रुत्वा एव तस्य कष्टम् अनुभवति കഥനാത് പൂർവം ഏതത് സർവം കുത്ര ജന്മ പ്രാപ്തം ഏതാനി സർവാണി വാക്യാനി തസ്യ തീക്ഷണ തീക്ഷണ ആഘാതः पदानि यदा अहं प्रयोगं कृतवान् अहं यदा वैखरीरूपेण त्यक्तवान् वैखरी मीन्स् चतुर्थ फोम् शब्दस्य यदा सहस्रनामं पठितवन्तः तत्र वयं पठितवन्तः एकैक फोम् वैखरीतः पूर्वं मम मध्यममध्ये सः शब्दः आसीत् मध्यमतः पूर्वं मम पश्यन्ति मध्ये आसीत् पश्यन्ति मध्ये अस्ति इत्युक्ते कः अर्थः अहं मम मनसि तद् दृष्टवान् किं वक्तव्यं सत्यं डिक्षनरि मध्ये अविद्यमानानि पदानि अहं सङ्ग्रहणं कृतवान् डिक्षनरि मध्ये अपि नास्ति तादृशानि पदानि वक्तुम् एतत् सर्वं मम अन्तरङ्गे दशप्रतिशतं अधमस्थितिः भवति चेत् एकप्रतिशतमेव तस्य भवति किल तदपि तस्य सामर्थ्यमस्ति इति चिन्तयतु सः एतत् श्रुत्वा एतेन कर्णेन क्षिपति किमर्थं स्वीकरोति अवकरिका अस्ति इति चिन्तयतु अवकरिका वेस्ट् अवकरिका अवकरिका वयं किमपि कोशे स्थापयामः वा प्रतिदिनम् अवकरिका वयं कुत्र स्थापयामः अवकरिकायां डस्ट्बिन् मध्ये स्थापयामः तद् गृहेपि न स्थापयामः अनन्तरं किं कुर्मः अत्र सर्वे जनाः बुधवासर शनिवासरं पश्यन्तः भवन्ति यदा यानम् आगच्छति शीघ्रं डस्ट्बिन् सर्वं गृहतः वयं प्रेषयामः किन्तु मानसिक अवकराः मनसि विद्यमानद्वेषः ईर्ष्या अन्यत् किं किम् अस्ति अहङ्कारः अनन्तरम् असूया अनन्तरं कामं क्रोधं लोभ काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य डम्ब अहङ्कार अष्टवैरिणः एत अष्टवैरिणः वयं न त्यजामः वयं तस्य कृते किञ्चित् जलं दद्मः किल मम दीपायाः मध्ये प्रातःकाले किमपि कारणेन किञ्चित् कलहः जातः अहं गत्वा किं करोमि यत्र कुत्रापि उपविश्य तदर्च विचिन्त्य ओ तथापि दीपा एवम् उक्तवती खलु अनन्तरं तत्र किञ्चित् जलं स्थापयामि किञ्चित् उर्वारु उर्वारु इत्युक्ते फर्टिलैस् किञ्चित् किञ्चित् स्थापयित्वा तद् वर्धनं कृत्वा मम अन्तरङ्गं सम्पूर्णम् अहं किं करोमि कौरवान् स्थापयामि सर्वकौरवाः किन्तु पश्यतु पाण्डवाः चेत् कथम् एकं तु धर्म धार्मिकबुद्धिः भवति तत्र अहं श्रुतवान् किमपि उक्तवती चिन्तयामि अधार्मिकमस्ति चेत् भवतु मम कार्यं नास्ति तत्र धार्मिकमस्ति चेत् मया करणीयं मम कर्तव्यविषये एव बोधितवती दट् इस् युवर् ड्यूटि इति उक्तं चेत् मम कर्तव्यमस्ति इति अहम् अवगतवान् चेत् मया करणीयं मम कर्तव्यं नास्ति चेत् त्यजतु धर्मपुत्रः भवतु अथवा अर्जुनः भवतु शुद्धि शुद्धमनः भवतु शुद्धमनः अस्ति चेत् तदेव आगच्छति अथवा धैर्यम् आवश्यकं स्थैर्यम् आवश्यकं स्थिरता भीमः भवति एकत्र तिष्ठामि यद् अहम् उक्तवान् तत् सत्यमेव सत्यं द्वयं न भवति कदापि सत्यं किल सत्यं द्वयं भवति वा एकं सत्यं चेत् अन्यत् असत्यमेव तादृशदृढता अस्माकं कार्ये कदा तद् भवति यदा शुद्धिः अस्ति चेत् यदा धर्मः अस्ति चेत् सत्यं यदा धर्मः नास्ति स्थैर्यं न भवति तादृशम् अनन्तरमपि अस्माकं रोगः आगच्छति चेत् कौ स्तः द्वौ स्तः तत्र कौ द्वौ नकुलः सहदेवः मनसः अपि चिकित्सां करोति बुद्धिचिकित्सामपि वयं स्वयमेव कर्तुं शक्नुमः शरीरस्यापि कर्तुं शक्नुमः कारणं बुद्धिचिकित्सां करोति चेत् पुनः मनसः चिकित्सा करणीया नास्ति बुद्धिनियन्त्रणं करोति मनसः विचारानुसृतमेव विकारः भवति अवगच्छति एतत् सर्वं किमपि किं वदामि नाटकमेव न पश्यतु एतत् सर्वं मानसिकविचारः मम विचारः शुद्धः भवति चेत् मम विकारः अपि शुद्धः भवति तदेव मनः बुद्धिः अस्ति अहं मम मम समीपतः कोपः कोपविकारः कदा आगच्छति कोपः इति विकारः कोपविकारः एव किल अहं ताडयामि आक्रोशं करोमि अथवा रोदनं करोमि भिन्नभिन्नरीत्या मम क्रोधमहं प्रकटयामि अथवा गृहे विद्यमानवस्तूनि नाशं कृत्वा प्रकटयन्ति केचन भिन्नभिन्नस्वभावः अस्ति गृहे किमपि किमपि पात्रमस्ति ओ भवतु इति अथवा पात्रप्रक्षालनं करोतु इति माता वदति इति चिन्तयतु पुत्र्याः समीपम् पुत्री वा पुत्रः पात्रप्रक्षालनं करोतु सः कथं तत् क्रोधं प्रकटयति पात्रस्य उपरि पट पट इति शब्दं कृत्वा गृहे के के सन्ति सर्वे शृणुयुः तद् कार्यमहं कुर्वती अस्मि इति तादृशं न करणीयं कार्यं कथं करणीयम् अन्य कोऽपि न अवगच्छेत् बहु मौनं बहु शान्ततया अहं कार्यं करोमि इति प्रकटनस्य आवश्यकता कार्याणि करणीयानि कथं कार्याणि करणीयानि मौनं कार्याणि करणीयानि मौनेन यदा वयं कार्यं कुर्मः तस्य फलस्य उपरि अस्माकम् इच्छा न भवति फलस्य उपरि इच्छा अस्ति इति कारणेन एव आक्रोशं करोति कोपः भवति किल इदानीम् अहं किमर्थं शब्दं करोमि पात्रप्रक्षालनसमये सर्वे अवगच्छन्तु गृहे अहमेव एतत् करोमि इति कदाचित् गृहे कोऽपि न भवति इतः तदापि अस्माकं मनः तदेव करोति खलु शीलः अभ्यासः तदेव एकैक अभ्यासः आवश्यकः कृत्वा कृत्वा कृत्वा वयम् इदानीं सहस्रनाम अर्चनां कृतवन्तः एकघण्टा एवम् उपवेष्टव्यं पादः एवं न प्रसारणीयः एवम् उपवेष्टव्यम् एक इत्युक्ते रोगः अस्ति चेत् भिन्नविषयः रोगः नास्ति चेत् पश्यतु अस्माकं शिशवः अपि कर्तुं न शक्नुवन्ति अद्य सत्यम् अस्माकं गृहे विद्यमान अस्माकं शिशवः अपि वदतु एकघण्टा एवम् उपविशतु इति वदतु एकघण्टा किं पञ्चनिमेषम् उपविशतु इति वदतु तत् अत्र कण्डूयनम् आगच्छति अत्र कण्डूयनम् आगच्छति किल किन्तु चर्चा किं ध्यानं समाधि टाप् लेवल् एव चर्चा सर्वं सामान्यकार्यं किमपि न मार्गे सर्वत्र लिखित्वा स्थापयन्ति अत्र एतद् योग इन्स्टिट्यूट् मध्ये योगं समाधि पाठयति यो कथम् एतत् पाठयति वयं न जानीमः किल मनुष्येण प्रथमं किमर्थं प्रयत्नः करणीयः यमनियमस् यमनियमं तदेव किल योगमध्ये प्रथमं यमनियम तस्य प्राक्टीस् करणीयं तत् तदर्थमेव गीता वदति षष्ठाध्याये एव ध्यानस्य विषये वदति प्रथमाध्याये सर्वं स्वस्य अन्तःकरणस्य एकप्रक्षालनं करोतु प्रक्षालनं वाश् मार्जनं शुद्धं करोतु अन्तःकरणं किं किम् अस्ति इति एकवारम् अवगच्छतु अर्जुनस्य तदेव अभवत् किल अर्जुनः किं करोति भगवतः शङ्खस्य ध्वनिं यदा श्रुतवान् तदेव भगवान् शङ्खध्वनिः कृतवान् इति उक्तवन्तः शङ्खध्वनिः इत्युक्ते भगवतः शङ्खस्य ध्वनिः पाञ्चजन्यम् ऋषिकेशः ऋषिकेशः इत्युक्ते कः अर्थः अहम् उक्तवान् तस्मिन् दिने इन्द्रियाणां ऋषिकाणाम् ईशः इन्द्रियाणाम् ईशः एव ऋषिकेशः तस्मादेव ऋषिकेश इति आह्वानं कृतवान् पाञ्चजन्यम् इत्युक्ते किं पञ्च इन्द्रियाणि अस्माकम् अथवा पञ्चप्राणाः सर्वमेव पञ्च एव अस्माकम् एतस्य पञ्च इन्द्रियाणां नियन्त्रणेन पञ्चप्राणानां नियन्त्रणं भवान् करोति पञ्चप्राणाः किम् पञ्चप्राण प्राण अपान व्यान उदान समान प्राणः अस्माकं जीववायु अपान अधः यद्यद् गच्छति विसर्जनं करोति मनुष्यः मनुष्यस्य शरीरात् स्वेदरूपेण मूत्ररूपेण मलरूपेण सर्वं वयं त्यजामः अनावश्यकवस्तूनि शरीरस्य अनावश्यकवस्तूनि त्यजामः किं वायुः तत्र कार्यं करोति अपानवायुः अपानवायु कार्यं न करोति चेत् रोगः भवति ग्यास् ट्रबुल् भिन्नभिन्नरोगाः कारणम् अपानवायु इत्युक्ते शरीरात् मालिन्यं बहिर् प्रेषयति वायु एव किल वयं जानीमः किल यदा मुद्रणं करोति अथवा यदा शौचालयं गच्छति एकवायुः एव किल तद् फोर्स् करोति अन्यथा कथं गच्छति प्राणः अपानः व्यानः यत्किमपि मिलति कम्प्लीट् शरीरे व्यापयति तदेव व्यानः इदानीं ब्लड् अस्ति ब्लड् कथं गच्छति सर्वत्र जलमेव जलं न जलं चलति वा न चलति कथं तद् फुड्स् ददाति वायु एव तस्य तदेव प्राण अपान व्यान उदान उपरि गच्छति तद्वायु उदान समान शरीरम् एवं तिष्ठति समानवायु अस्ति इति कारणेन नो चेत् किं भवति पतति जा जानन्ति किल अत्र कर्णयोः मध्ये किमपि एक स्थानमस्ति तस्य किञ्चित् चलनं भवति चेत् बेलेन्स् गच्छति बहूनाम् इदानीं तादृश रोगः अस्ति तद् न तिष्ठति कारणं किं समानवायुः नास्ति बेलेन्सिङ्ग् नास्ति तेषां तद् वायुकार्यं न करोति तत्र अथवा न्यूनन्यूनं कार्यं करोति एतादृश पञ्चप्राणमपि तदेव पाञ्चजन्यतः एकप्राणः कस्य प्राणः आगतः प्राणः इत्युक्ते वायु कस्य शब्दः भगवतः भगवतः शब्दः पाञ्चजन्यद्वारा ओम् इति यदा शङ्खध्वनिः आगतः तद् यदा अर्जुनः श्रुतवान् अर्जुनस्य मनसि युद्धं करणीयम् इति चिन्ता गता तदेव प्राब्लम् अर्जुनस्य धैर्यं नास्ति इति न चिन्तयतु केचन वदन्ति अर्जुनस्य धैर्यं नास्ति इति किल अर्जुनः किमर्थम् इदानीम् अस्मिन् श्लोके अपि अस्ति बन्धुजनान् दृष्ट्वा एव अर्जुनः बहु कष्टम् अनुभूतवान् बान्धवान् दृष्ट्वा सः उक्तवान् मया युद्धं कर्तुं न शक्यते एषः एव अर्जुनः महाभारते बन्धुजनैः सह एव एकवारं युद्धं कृतवान् कदा महाभारतकथां जानाति विराट विराटपर्वे विराटदेशे विराटराजा अस्ति तत्र एते सर्वे कीदृशवासं कृतवन्तः अज्ञातवासकाले अज्ञातवासं चतुर्दशवर्षाणां वनवासः अनन्तरम् एकवर्ष अज्ञातवासः अज्ञातम् न द्रष्टव्यं न अवगन्तव्यं ते कुत्र इति तादृशवाससमये वासस्य तादृशवासस्य अन्तिमसमये भीष्मपितामहस्य नेतृत्वे महाभारतं स्वीकृत्य पश्यतु भीष्मपितामहस्य नेतृत्वे द्रोणाचार्यः दुर्योधनादयः सर्वेपि बान्धवाः द्रोणाचार्यः आसीत् भीष्मपितामहः आसीत् कर्ण कर्णः न एते सर्वे बान्धवाः सर्वे मिलित्वा गो धेनूनां मोषणं कृतवन्तः विराटराज्यतः धेनूनां मोषणं कृतवन्तः तदा सैरन्ध्री आसीत् कः भीमः सः पाकशालायां सैरन् एक पाक पाचकरूपेण सैरन्ध्री इति नाम्नि सः कार्यं करोति स्म सः उक्तवान् बृहन्नळ उत्तरः इति विराटराजस्य पुत्रः सः उक्तवान् किम् उक्तवान् सः ओह् एक सारथि अस्ति चेत् अहम् एतत् भीष्म पितामहः वा अथवा किं के के द्रोणः वा दुर्योधन मम किमपि नास्ति अहं युद्धं करोमि स्म किन्तु मम एक सारथि सारथि
रथं चालयति किल सारथि नास्ति इति तदा सैरन्ध्री भीमः उक्तवान् बृहन्नळ बृहन्नळ तथा पुरुषः अपि नास्ति महिला अपि नास्ति अर्जुनः बृहन्नळ उत्तम चालकः अस्ति भवान् बृहन्नळां पृच्छतु इति एषः गत्वा बृहन्नळां पृष्टवान् सः आगतवान् अनन्तरं रथे उपविश्य किञ्चित् दूरं राजभवनतः किञ्चित् दूरं रथं कथं तदा उत्तरः बहु भीतः सः किम् उक्तवान् ओ अर्जुन एतत् सैर सैरन्ध्रिना किं बृहन्नळ बृहन्नळे मां न नयतु एकं कार्यं करोतु किं करणीयं किं कार्यं करणीयम् एककार्यं करोतु एककार्यं करोतु भवान् मां त्यजतु अहं राजभवनमेव गच्छामि अर्धं राज्यं भवतः कृते ददामि युद्धं किमपि मास्तु यदा मम पिता आगच्छति अर्धं राज्यं ददामि भवान् न शक्यते युद्धं करणीयमेव भवान् रथं चालयतु इति उक्त्वा जानीमः वयं तत्र रथं स्वीकृत्य गतवन्तः कथा तु बहु उत्तमकथा अस्ति गमनमार्गे किं किम् अभवत् सर्वं विवरणमस्ति अन्ततो गत्वा किम् अभवत् सर्वैः सह युद्धं कृतवान् सः तत्र भीष्मः अपि आसीत् केपि न पाण्डवाः अन्ये एकाकी एतैः सर्वैः सह युद्धं कृत्वा पलायनं कारितवान् पराजयं कारितवान् तादृशः अर्जुनः इदानीं किमर्थं बन्धुजनान् दृष्ट्वा भयमनुभवति अथवा न कर्तुं शक्नोमि इति किमर्थं वदति तद् न तस्मात् अस्माभिः अवगन्तव्यम् एतद् अस्माकम् अन्तरङ्गे विद्यमानकार्यं वदति कुरुक्षेत्रम् इति एकं स्थानं तत्र युद्धं स्यात् सर्वम् अभवत् किन्तु तद् न इदानीं गीतायाः प्रसक्तिः का नो चेत् चिन्तयतु सप्तशतं श्लोकाः भगवान् तत्र युद्धक्षेत्रे युद्धम् आरब्धं शस्त्राणि आरब्धानि तदानीमेव अर्जुनस्य प्राब्लम् अभवत् किल सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत अतः कदा यदा युद्धस्य आरम्भः अभवत् तदनन्तरं युद्धात् पूर्वं किमपि न आरम्भसमये एव तस्य विभ्रमः अभवत् तदानीं सः पञ्चशताधिकश्लोकाः भगवान् एव उक्तवान् एतावत् श्लोकं वक्तुं तत्र समयः अस्ति वा तत्सर्वं न कथं गीतं सः पाठितवान् एकं दर्शनमेव अर्जुनम् एकदर्शनेन सप्तशतं श्लोकानि अपि सः अवगतवान् एकदर्शनेन सप्तशतं श्लोकान् उक्तवान् इदानीं वयं सप्तशतश्लोकान् पठित्वा अपि अवगन्तुं न शक्नुमः अस्माकं स्तरः तत्र पुनः व्याख्यानम् आवश्यकम् तस्मादेव किल सर्वे स्वामिनः व्याख्यानं लिखितवन्तः तस्य इदानीं व्याख्यानमपि पठति चेत् अर्थं न अवगच्छामः पुनः भाष्यं लिखामः किल व्याख्यानस्य व्याख्यानं किमपि किमपि किन्तु अर्जुनस्य स्तरः कुत्र आसीत् एकदर्शनं पर्याप्तं गुरुः कः हा गुरुः अपि भगवान् भगवानेव एकदर्शनं पर्याप्तं शिष्यः अर्जुनः तादृशस्थाने इत्युक्ते अस्माकम् अन्तरङ्गे एतत् सर्वं चलेत् यदा यदा कदापि एकं युद्धम् आगच्छति तस्मिन् समये गीता अस्माकम् अन्तरङ्गे भवेत् कथम् अन्तरङ्गे भवति एतादृशकार्याणि लघु लघु कार्याणि एव तत्र किं करोति विघातं करोति किल अहम् उक्तवान् किल आरम्भे यदा क्लास् गन्तुम् इच्छामि अथवा किमपि चिन्तयतु सम्यक् स्नो अस्ति तादृश एकदिने मया शीघ्रं कार्यालयः गन्तव्यः किन्तु अहं शयनमेव कुर्वन्नस्मि सम्यक् स्नो अस्ति अहं किं किं चिन्तयामि ओ उत्तिष्ठामि चेदपि कथं गन्तुं शक्नोमि सर्वत्र स्नो यत् स्नो भूत्वा भूत्वा भूत्वा मार्गः सर्वं पिधानं भवति अनन्तरं स्टेट् गवर्मेण्ट् द्वारा विरामं घोषणं करोति इदं न अभवत् एतत् किमपि न अभवत् सः शयनं कुर्वन्नेव चिन्तयन्नस्ति स्लो भवति इति चेत् विचिन्त्य दौर्भाग्यवशात् स्लो किञ्चित् समये एव अभवत् सः न उत्थितवान् इण्टर्व्यू निमित्तं न गतवान् तस्य नष्टमभवत् बहुषु सन्दर्भेषु वयम् एवमेव कुर्मः यदा स्वयं करणीयं तस्मिन् समये अन्येषाम् उपदेशार्थं न स्वयम् इदानीम् अत्र पश्यतु जनार्दन किं वदति हे कृष्ण यद्यपि यद्यपि इत्युक्ते एवम् अस्ति चेदपि यद्यपि लोभोपहृतचेतसः लोभो लोभोपहत इत्युक्ते लोभ लोभविशिष्टमनः मन मनः कथमस्ति लोभः लोभः इत्युक्ते किमपि न कस्यापि कृते किमपि न ददाति तदेव लोभः कञ्जूस् इति वदति किल तदेव लोभः कथम् एते कौरवाणां विषये वदति अर्जुनः सर्वे लोभोपहताः एव इत्युक्ते लोभः एव अस्ति तेषाम् अन्तरङ्गे कथं भगवान् एतेषां कृते दूत् कृतवान् किल भगवान् एव एतेषां कृते तत्र गत्वा उक्तवान् किम् उक्तवान् अर्धराज्यं ददातु अथवा पञ्च पञ्च नगर पञ्चग्रामं ददातु पञ्चभवनं ददातु पञ्चजनानां कृते एकं गृहं ददातु नो चेत् तदा दुर्योधनः किम् उक्तवान् सूची स्थापयितुमपि स्थलम् अहं न ददामि इति उक्तवान् युद्धं कः युद्धम् आनीतवान् कौरवः कौरवः इत्युक्ते दुर्योधनसदृश मनः सर्वदा भगवान् बहु प्रयत्नं कृतवान् युद्धं न भवतु अन्ते गान्धारी रोदनं कृत्वा भवान् एव कारणम् इत्युक्त्वा शापं सर्वं कृतवती गान्धारी इत्युक्ते किम् गान्धारी कस्य प्रतीकमस्ति महाभारते गान्धारी कुतः आगतवती जानाति वा गान्धारदेशम् इत्युक्ते अफ्घानिस्तान् तत् सः एव स्वभावः तस्य इत्युक्ते सा स्वयं पत्युः नेत्रं नास्ति इति सा अपि नेत्रबन्धनं कृतवती शतं पुत्राः सन्ति तेषां वर्धनं करणीयं चेत् पत्युः नेत्रं नास्ति इति कारणेन चत्वारि नेत्राणि आवश्यकानि तद् स्थाने सा विद्यमाननेत्रमपि बन्धनं कृत्वा अधर्मम् आचरणं कृतवती कोऽपि न उक्तवान् पतिव्रत इत्युक्ते एवम् इति कुत्रापि नास्ति पत्युः न्यूनता अस्ति चेत् तया तत् करणीयमासीत् तदर्थं सा बहु विपरीतं कृत्वा तादृशमेव गान्धारी तत् तस्याः दर्शनं किन्तु भगवान् दुर्योधनस्य समीपं गतवान् अनन्तरं कर्णस्य समीपं गतवान् धृतराष्ट्रस्य समीपं गतवान् एकैकं पृथक् पृथक् दृष्ट्वा महाभारते अस्ति भगवान् एकैकं दृष्ट्वा वदति युद्धं न करोतु युद्धं न करोतु युद्धं न करोतु युद्धं भवति इत्युक्ते सम्पूर्णनाशः एव पाण्डवानां समीपमपि उक्तवान् एकैकसमये पाण्डवाः अपि युद्धस्य किं वदामि युद्धारस्य एका पृष्ठभूमिः अस्ति किल तद् वर्धयन्ति स्म कथं द्रौपदी द्रौपदी हासं कृतवती प्रथमं परिहासं कृत्वा हासं कृतवती किल जानाति किल कथा सर्वं किं भवनं तद् इन्द्रप्रस्थम् इन्द्रप्रस्थम् इत्युक्ते किं वस्तुतः इन्द्रियप्रस्थम् इन्द्रियाणां इन्द्रियाणां त्रसः त्रसः इत्युक्ते इन्द्रियाणि न तिष्ठति उत्तम एक काञ्चीपुरं शाटिकां पश्यति इति चिन्तयतु यस्य शाटिकायाः विषये इच्छा अस्ति तस्य अथवा किमपि एक उत्तमम् आभरणं पश्यति इति चिन्तयतु इन्द्रियाणि किं कुर्वन्ति स्वीकुर्मः स्वीकुर्मः स्वीकुर्मः तादृशभवनमेव निर्माणं कृतवन्तः के पाण्डवाः किल मयम् आनीय मयः कः बहु उत्तममस्ति महाभारतकथां पठामः चेत् मयः असुरशिल्पी अस्ति जानाति किल महाभारते पश्यतु असुरशिल्पी अस्ति मयः किन्तु पाण्डवानां कृते भवननिर्माणं करोति तद् भवनं कथं यत्र जलं नास्ति तत्र जलमस्ति इति भाति इत्युक्ते अन्येषाम् अन्तरङ्गे मनसि इन्द्रियाणां त्रसनं जायति इत्युक्ते इन्द्रियाणां तद् इन्द्रिय इन्द्रियाणि अग्रे अग्रे आगच्छन्ति अस्माकं समीपं किं वदति तदपि चिन्तनीयं किल किमर्थं महाभारते सा कथा अस्ति वयं सर्वे अपि गृहनिर्माणं कुर्मः वयं सर्वे अपि अस्माकं गृहनिर्माणं कुर्मः किल गृहनिर्माणं कुर्मः वा न वा गृहं किमर्थम् गृहं किमर्थं वासार्थं वासार्थं गृहनिर्माणं कुर्मः वा शो निमित्तं गृहनिर्माणं कुर्मः किमर्थम् इटलीतः तत् मार्बल् उपयुज्य एव अहम् एतत् कृतवान् अथवा किं जपान्तः तद् वुड् उपयुज्य एव मम एतत् कृतम् इति वयं विवरणं कुर्मः किल जनानां समीपं किमर्थं तत् कुर्मः शो इटली मार्बल् वा भवतु राजस्थान् मार्बल् वा भवतु किमपि मार्बल् मध्ये चलतु तो पादरोगः भवति किल एतावत् तो धनं दत्वा मार्बल् स्थापयित्वा उपरि कटः स्थापयित्वा चलामः अथवा पादरक्षां स्थापयित्वा चलामः गृहस्य अन्ते संस्कारः एकैककार्यं वयमपि तदेव अस्माकमपि अन्तरङ्गे विद्यमान इति शिल्पी वयं तस्य असुरशिल्पि समीपमेव वयमपि गच्छामः किल लोके मनुष्यं विहाय केपि जन्तवः पक्षिणः एतादृश अक्रमं कार्यं न कुर्वन्ति सर्वे अपि गृहनिर्माणं कुर्वन्ति किल सर्वेषां पश्यतु सर्वेषां नीटः भवति नीटः इत्युक्ते पक्षिणः कियत्तु सुन्दरं निर्माणं करोति किन्तु तस्य वासार्थं कियद् आवश्यकं तावदेव भवति ततोपि अधिकं तद् न करोति तादृशमनः अस्माकं भवति चेत् भगवान् कीदृशः भवति जनार्दनः भवति भगवान् भगवान् जनार्दनः मनसि आनन्दं यदा यदा वयम् ईश्वरीयविषयं चिन्तयामः तदा तदा मनसि आनन्दः आगच्छति चेत् अन्यविषयेषु तस्य आनन्दः न भवति अस्माकम् आनन्दः कस्मिन् विषये अस्माकं वस्त्रविषये अस्माकं धनविषये अस्माकं घटिविषये अस्माकं गृहविषये अस्माकं दूरदर्शनविषये अस्माकं कार्यानस्य विषये दिने कतिपयघण्टाः वयं तत्रैव आनन्दः इति विचिन्त्य एतदुत्तममनुष्यजन्म नाशं करोति तदेव वदति हे जनार्दनः इत्युक्ते किमर्थम् आहूतवान् अर्जुनस्य अन्तरङ्गे इदानीं बोधः आगतः तदा अर्जुनः वदति किं वदति लोभोपहृतचेतसः ते लोभोपहृतचेतसः इत्युक्ते लुब्धाः तेषाम् अन्तरङ्गे लुब्धाः के ते केषाम् अन्तरङ्गे लुब्धाः ते कस्य विषये वदति अर्जुनः കൗരവാണം വിഷയ ഇല്ല കൗരവാണം വിഷയ അർജുന വദതി തേ ലോഭോപകൃതചേതസ ലോ മനസി ലോഭ ഭവതി ചേത് ലോഭസ്യ കരണീയം ഹനനം കരണീയം തത്രേവ യുദ്ധം ആവശ്യം അവഗതം അന്യസ്യ മനസി ലോഭ അസ്തി ചുരികയ നഗച്ചതു സ്വസ്യ അന്തരംഗേ ലോഭ ലോഭ ഇത്യുക്തെ लोभः इत्युक्ते किमपि न ददाति कुत्रापि दातुं मनः नास्ति सर्वं मम मम मम मम इति प्रातरारभ्य सायङ्कालपर्यन्तं चतुर्विंशतिघण्टाः अपि अहोरात्रम् अहर्निशम् एका एव प्रार्थना मम पुत्रः मम पत्नी मम गृहं मम किं मम उद्योगः मम कारयानं सर्व जीवः नास्ति तादृशवस्तु उपरि अपि मम गृहं मम गृहे एक वातायनं नूतनं स्थापयति चेत् अहं चिन्तयामि मम सन्तोषः इति किन्तु यदा धनं ददाति तदा आगच्छति सकलसन्तोषः तत्र गच्छति किल एवं लोभ लोभेण पूर्णमस्ति किं मनः शरीरस्य न भवति तद् शरीरस्य रोगः भिन्नः किल वयं लक्ष ललितासहस्रनामे उक्तवन्तः किं सर्वविधरोगाः भवन्ति चेत् भगवती कथं रोगाणां नाशनं करोति कुठारः इव कुठारः कुठारः आक्स् कुठारः अस्ति किल कुठारं स्वीकृत्य यदा वृक्षं छेदयामः एकच्छेदनेन तत् पतति बहुविधरोगाः मम शरीरस्य सन्ति चेदपि भगवती एकमात्रकुठारेण रोगस्य नाशनं करोति किं तद् मरणम् किल अन्तिममेव प्रथमं सहस्रनामे अपि प्रथमम् अन्यत् वदति रोगनिवारणं करोति तदर्थम् औषधानि वदति भिन्नभिन्न औषधानि वदन्ति किल हरिद्रान्नं गुडान्नं गुडान्नप्रियाय नमः हरिद्रान्नप्रियाय नमः दध्यन्नप्रियाय नमः एतत् सर्वं किं दध्यन्नम् इत्युक्ते किं कर्ड् रैस् दध्यन्नं दध्यन्नं गुडान्नं गुडं वयम् अद्य खादितवन्तः किल गुडान्नं हरिद्रान्नं हा हरिद्र इत्युक्ते मञ्चम् अस्ति किल किं वदामि तस्य टर्मरिक् टर्मरिक् तस्य अन्नं तत् स्थापयित्वा कुत्रचित् तिलान्नं तिलान्नं हा तिलम् अस्ति किल तिलमित्युक्ते सस्मि तिलाटम् एवं भिन्नभिन्न अन्नं किमर्थं भिन्नभिन्नरोगस्य कृते ഭിന്ന ഭിന്ന തത് നൈവേദ്യം കരോതു അനന്തരം തത് ഖാദതു സഹ രോഗം ഗച്ഛതി ഇതി താദൃശം ഉക്തോ ഉക്ത അന്തേ ഏകമാർഗം ഉക്തവന്ത സമ്പൂർണ്ണ ശരീര രോഗം ചേർത്ത് കരണീയം भगवती प्रार्थनां करोतु कुठारं स्वीकृत्य एतत् जन्म समापयति किमर्थम् एतावत् कष्टेन एतत् जन्म केचन जनाः सन्ति किल शरीरं चालयितुमपि न शक्यते केन्सर् वा अन्य तथापि प्राणान् केवलं श्वासं स्वीकृत्य किमर्थं जीवनं करोति तेषामपि कष्टं ये पश्यन्ति तेषामपि कष्टम् एतत् स्वयं चिन्तनीयम् अन्येन अन्ये न चिन्तय मम पिता एवमस्ति मारयामि इति न चिन्तयतु अधोः मातायाम् अस्ति एवं चेत् तत्र गीता क्लास् मध्ये उक्तं किल एतत् समाप्य एवं न स्वस्य विषये तदेव अन्तरङ्गे लोभोपहृतचेतसः एवं चेत् अनन्तरम् इमे अनन्तरम् इमे धार्तराष्ट्राः कुलक्षयकृतम् इमे धार्तराष्ट्राः इत्युक्ते इमे धार्तराष्ट्राः इत्युक्ते धृतराष्ट्रपुत्राः एते धृतराष्ट्रपुत्राः लोभोपहृतचेतसाः एव किमपि न ददाति तेन कारणेन ते वध अर्हाः किल पूर्वमपि उक्तम् एतान् मारयितुं योग्याः एते अस्माकम् अन्तरङ्गे विद्यमान अन्तरङ्गे विद्यमान कौरवाणां विषये अस्माभिः चिन्तनीयं दुःस्वभावानाम् एते सर्वे मारणीयाः एव शतं दुःस्वभावाः सन्ति मम के एकम् उत्तमोदाहरणं दत्तवान् लोभः अन्य एकं मोहः अन्य एकं कामः कामः दोषः एव किल अतिकामात् रावणो नष्टः इत्येव रामायणस्य पाठः अन्यत् किमपि नास्ति तस्य दुःशीलः सः सामवेदे महान् पण्डितः आसीत् प्रतिदिनं शिवपूजां करोति किन्तु किमभवत् रावणस्य अन्यस्य पत्नीम् इष्टवान् तदेव तस्य नाम एव किम् अतिकामः कामः कुत्र करणीयः इति अस्ति किमपि नियन्त्रणं विना सर्वान् एवं त्यजामः यत्र कुत्र यद्यद् विकारम् आगच्छति सर्वं यत्र कुत्रापि प्रकटयतु इति वदति चेत् ते मृगाः किल कुक्कुडः कुक्कुटः जानाति किल अथवा सिंहः व्याघ्रः अन्यमृगाः ते तेषां काम यदा आगच्छति तदा तस्य कामनिवृत्तिः करोति किन्तु मनुष्यस्य विवेकः अस्ति तदेव मनुष्यस्य भेदः तेन किं करणीयं तादृशजीवनं न करणीयं तस्य तस्मादेव कामः अपि दोषाय भवति कदाचित् स्नेहः भिन्नः प्रेम भिन्न तत् कामः भवति चेत् किं भवति ममेव भवितव्यम् इति इच्छा भवति सत्यम् एकम् अहम् उक्तवान् एतद् उदाहरणं सर्वम् एकं पुष्पमस्ति अहं पुष्पम् इच्छामि किमपि रोगः किमपि चिन्ता नास्ति पुष्पं दृष्ट्वा तेन मार्गेण सहस्राधिकजनाः गच्छन्ति भवानपि गच्छतु पश्यतु कोऽपि दोषः नास्ति कामः वर्धते एतत् पुष्पं मम भवतु इति चिन्तयति भवान् तत् चुटति तदा भवान् ततः स्वीकरोति यदा भवान् स्वीकरोति पुष्पस्य जीवः समाप्तः पुष्पस्य व्यक्तित्वं नष्टं तत्र किल अनन्तरं पुष्पम् अन्य केनापि द्रष्टुं न शक्यते तेन मार्गेण के के आगच्छन्ति केऽपि द्रष्टुं न शक्नुवन्ति एवं नाशः अभवत् तस्य केन कारणेन एकस्य कामः एतादृशसन्दर्भे एतादृशदोषाः सर्वं सन्ति कुत्र अस्माकम् अन्तरङ्गे ते तेषु एकैकः आगत्य मां प्रेरयति किं प्रेरयति यत्किमपि उत्तमकार्यमस्ति तद् न करोतु न करोतु कदाचित् दुःशासनः आगच्छति कदाचित् दुर्योधनः आगच्छति कदाचित् विकर्णः आगच्छति कदाचित् दुश्शलः आगच्छति किल भिन्नभिन्नदुःस्वभावः कदाचित् रावणः आगच्छति कोऽपि तत्र वदति तत्र अर्जुनः वदति एते सर्वे आगत्य मां पीडयन्ति वस्तुतः एते सर्वे मारणीयाः तदापि अहं मारयितुं न इच्छामि कारणं किम् अहमेतत् एतत् सर्वम् इच्छामि एते सर्वे मम बान्धवाः बान्धवाः इत्युक्ते मम बन्धुत्वं तत्र एव अवगच्छति वा इदानीं पश्यतु प्रातःकाले उत्थातव्यम् उत्तमगुणः एव किल वयं निश्चयं कृतवन्तः किन्तु मम शत्रवः मम कृत्यनिष्ठा नास्ति कः दुःशासनः किल डिसिप्लिन् नास्ति दुःशासनः अथवा अन्य दुर्योधनः दुर्योधनः इत्युक्ते यत्किमपि अहं कर् कुर्वन् अस्मि तत्रैव अहं भवामि तदेव दुर्योधनः धृतराष्ट्रः पिता सर्वेषां राष्ट्रे धृति बेड् मध्ये एव शयनं करोति किल बेड् त्यक्तुं न इच्छामि प्रातःकाले तत्र एव मम प्रीति बहु अस्मान् कथं पातयति तत्र वयम् अहं जानामि मया मीटिङ्ग् निमित्तं गन्तव्यं मम कार्यमस्ति मम बहूनि कार्याणि सन्ति एतत् कर् किमपि अहं कर्तुं न शक्नोमि किन्तु वयं त्यजामः वा तथापि पञ्चनिमिषं दशनिमिषम् इति वयं तत्र भवामः तदेव अर्जुनः वदति एते सर्वे मम बान्धवाः एते सर्वे सामान्याः न एकैकः कीदृशः भीष्मपितामहः भीष्मपितामहः इदानीम् अद्य समयः नास्ति भीष्मपितामहः इत्युक्ते एक कथायां सः प्रतिनायकः मलयाळभाषायां विल्लन् इति वदति किल प्रतिनायकः नायकः न महाभारतस्य नायकः कः भगवान् कृष्णः कृष्णः एव नायकः महाभारते प्रतिनायकः कः अर्जुनधर्मपुत्र कोऽपि न भीष्मः प्राप्तमकार्यतः आरभ्य पश्यतु अम्बाम् अम्बालिकां गत्वा आनीतवान् किमर्थं स्वयं प्रतिज्ञां कृतवान् अहं विवाहं न करोमि किमर्थम् अम्बाम् अम्बालिकां गत्वा आनीतवान् मम पितुः कामपूरणार्थम् मम पिता कामपूरणार्थं मम पिता वदति किञ्चित् वैन् स्वीकृत्य आगच्छतु इति वदति चेत् मया करणीयं वा यत् करणीयं तत् मया चिन्तनीयं तस्य कृते सः वदति अहं मरणं प्राप्तुमिच्छामि किञ्चित् पाय्सन् ददातु वयं दद्मः वा तादृशमेव सः उक्तवान् किल वयः अभवत् एतावत् पर्यन्तं भोगमध्ये जीवनं कृतवान् वार्धक्ये अपि किम् अत्रत्य बहवः जनाः सन्ति किल गुलिकां खादित्वा जीवनं कुर्वन्ति अशीतिवयः अनन्तरं तथैव सः स्वभावः एव अन्तरङ्गे काम उपरि गच्छति इति सः स्वभावः एव भीष्मः पितुः सहायं कृतवान् तत्र तासां जीवनस्य नाशं कृतवान् किल अम्बा शापं करोति अम्बा वा अम्बालिका वा केपि न इष्टवन्तः तत् स्वस्य पौरुषं धैर्यं स्वस्य सामर्थ्यं स्वस्य धनबलं किल तेन आनीतवान् एवमेव जनाः किल बहवः गल्फ् प्रदेशतः भारतं गत्वा अथवा दरिद्रराष्ट्रं गत्वा लघु लघु महिलां विवाहं कृत्वा आनयति अस्ति किल महामहा एषः तत्रत्य शैक् अस्ति एषः अत्रत्य शैक् अस्ति वयं सर्वे तेषां नाम पठित्वा बहु आनन्दपुलकिताः भवामः भारतं गत्वा बहु पश्यामि मलपुरतः सर्वं लघु लघु बल अष्टादशवयः बालिका अष्टादश अपि न भवति अष्टादश न भवति चेत् जैल् नयति इति कारणे अष्टादश इति वदति तस्य वयः पञ्चषष्टिः सप्ततिवयः सः नयति एताम् किम् एतत् तादृशकार्यमेव भीष्मपितामहः कृतवान् तस्य आवश्यकता नास्ति तदापि कस्य कामपूरणाय पितुः कामपूरणाय आनीतवान् ततः आरभ्य बहूनि कार्याणि सः प्रतिज्ञां करोति सर्वदा सः वदति मम प्रतिज्ञायाः पालनं मया करणीयं किन्तु भगवान् कृष्णः बहुवारं प्रतिज्ञां त्यक्तवान् किल महाभारतयुद्धं यदा चलति आयुधं न स्वीकरोमि इति उक्तवान् सः किन्तु किं कृतवान् भीष्मपितामहः एकस्मिन् दिने युद्धे बाहूं सर्वान् मारयति स्म कारणं दुर्योधनः गत्वा उक्तवान् भवतः मनः पाण्डवपक्षे एव इति तदासीत् तादृशमेव आसीत् तथापि तस्य मनसि अत्यन्तं कष्टम् अभवत् एतत् श्रुत्वा भीष्मवदामः तस्मिन् दिने भगवान् चिन्तितवान् एतस्य स्थगनं न करोति चेत् किं न भवति ആ പാണ്ഡവാനം <laughs> സംഖ്യേമത ഭവതി അനന്തരം അനന്തരം ജയദ്രഥസ്യ എന്നത് ഏഷ ഉക്തവാൻ കില ആ അഭിമന്യു ഹനന സമയെ അഭിമന്യു മരിതവാൻ തദനന്തരം അഭിമന്യു മരിതവാൻ തസ്യ അദ്യ രാത്രിതഹ പൂർവം സൂര്യാസ്തമനാത് പൂർവം തസ്യ ഹനനം ന കരോമി ചേത് അഹം ഗാണ്ഡീവസ്യ സ്പർശം ന കരോമി ഇതി പ്രതിജ്ഞാം കൃതവാൻ അർജുന ഭഗവാൻ കിം കൃതവാൻ स्वस्य चक्रं स्वीकृत्य सूर्यस्य आयुधं न स्वीकृतवान् वा दुर्योधनेन सह बहु युद्धं चलति दुर्योधनेन सह दुर्योधनः भीमः पराजयमेव नास्ति दुर्योधनस्य कारणं भीमः न जानाति किम् ऊरुमध्ये ताडनं करणीयं तस्य ऊरुभङ्गः इति एकं नाटकमेव अस्ति ऊरु ऊरु इत्युक्ते तै ऊरुमध्ये ताडनं करणीयं किन्तु ऊरुमध्ये ताडनं न करणीयम् इति गदायुद्धस्य नियमः भगवान् वदति करोतु इदानीं नियमः सर्वम् अनन्तरम् अहं पश्यामि कृतवान् मारितवान् कति सन्दर्भेषु किल अर्जुनस्य रथः मृत्युमध्ये गच्छति कर्णस्य तदा युद्धे नियमः अस्ति रथारूढः रथारूढेन सः युद्धं करोति अतः चेत् अधः स्थित्वा युद्धं करणीयं भगवान् वदति अस्त्रं त्यजतु इति वदति कस्य समीपम् अर्जुनस्य अर्जुनः वदति न न न धर्मोपदेशं करोति अर्जुनः तस्मिन् समये सः वदति अर्जुनः कर्णः याने रथे आरोहणं करोति दश अर्जुनः आगच्छति चेदपि तं मारयितुं न शक्यते तादृशी शक्तिः अस्ति तादृशतपः अस्ति तस्य तस्मात् इदानीं मारयतु इत्युक्ते यत् धर्म अस्माकम् अन्तरङ्गे अपि कदाचित् वयं वृथा धर्मपृष्ठतः गच्छामः धर्मः इति व्याख्यानं कुर्मः मम पुत्र्याः मम पुत्रस्य पठनं मया द्रष्टव्यं नास्ति वा वयं कदाचित् वदामः किल मम धर्मः किल ओह् भवान् भवतः अन्य सर्वधर्ममपि पालयति खलु किमर्थं स्वस्य अन्तरङ्गे यत्किमपि अस्माकं साधकं करणीयं साधकम् इच्छानुसृतम् अस्माकम् इच्छानुसृतं करणीयं तदर्थम् अन्यत् धर्म धर्म धर्म इति वदामः अथवा अन्यजनैः सह कलहं कुर्मः भवान् कृतवान् किल तादृशं किमर्थं भवान् चिन्तयति तस्मिन् विषये तदेव अत्र अर्जुनः वदति इदानीम् अर्जुनः किं वदति ते सर्वे मारणीयाः वस्तुतया लोभः लोभ किमपि न ददाति तादृशः कौरवः इत्युक्ते अस्माकम् अन्तरङ्गे विद्यमानदुर्गुणाः सर्वे त्यक्तव्याः तेषां मारणं करणीयं सामान्यं न मारणम् इत्युक्ते बहु तपः करणीयं तदर्थं सामान्यतया न चलति लघुस्वभावमपि न गच्छति स्वभावो दुरतिक्रमः इति वदति किमपि करोतु स्वभावं बहु कष्टेन तिष्ठति मम हेबिट् अभवत् किल मम हेबिट् कथमहं त्यजामि पुनः पुनः मया अभ्यासः करणीयः इदानीं पश्यतु अहमेवम् उपविशामि एवम् एकघण्टा उपवेष्टव्यं चेत् किम् एकदिनम् आगत्य एवम् उपवेष्टुं शक्यते वा न किं करणीयं प्रतिदिनं मया प्राक्टीस् करणीयं पञ्चनिमेषम् उपविशतु दशनिमेषम् उपविशतु किञ्चित् वेदना भवति किञ्चित् वेदना भवति चेत् सुखेन वेदनां पश्यतु कियान् आनन्दः अस्ति वेदनायां भवति किल वेदनायां सुखं नास्ति वा वेदनायामपि सुखमस्ति तद् द्रष्टुं पठनीयं कदाचित् वेदनातः पृथक् स्थित्वा वेदनायाः आस्वादनं करोतु किञ्चित् किञ्चित् शिरोवेदना अस्ति हो मम तिरोवेदना मम शिरोवेदना इति रोदनं न करोतु किं करणीयं गुलिकां करोति चेत् करोतु यावत् सोढुं शक्नुमः किञ्चित् आस्वादनं करोतु शिरोवेदना भवति चेत् कथं भवति एतत् जनाः वदन्ति किल अहं बहुधा करोमि बहु वेदनायाः कदाचित् कदाचित् सर्वेषां भवति वेदना लोके कस्य न भवति वेदना किमपि वेदना नास्ति चेत् मनोवेदना मिलति ततोपि उत्तमं किल शिरोवेदना अथवा पादवेदना कण्ठवेदना किमपि वेदना भवतु नो चेत् किम् हो मम किमपि नास्ति बहुजनाः सन्ति मम बाल्यकाले अहं दशमवर्गे पठनसमये मम प्रथमवर् स्थानं न प्राप्तम् इदानीं तद् चिन्तयित्वा किमपि प्रयोजनमस्ति वा नो चेत् अहं मेडिसिन् पठितुम् इष्टवान् किन्तु सीट् न प्राप्तं तदा अहमपि मध्ये मध्ये चिन्तयामः पितामहं न प्रेषितवान् इति समाप्तं किल भवान् इदानीं यदा भवान् एकः डाक्टर् भवति ततोपि कियत् सुखेन भवान् वासं करोति किल अस्माकं सर्वेषां जीवनं पश्यतु वयं कीदृश आनन्देन वासं कुर्मः बहूनि कार्याणि वयं न जानीमः जीवने अत्यन्तापेक्षितकार्याणि तद् नास्ति चेत् जीवनमेव कर्तुं न शक्यते एकं गृहं किल वासार्थम् एकं गृहं वृष्टिः यदा भवति आतपः यदा भवति मया उपवेष्टव्यं तदपि एकं गृहं तदर्थं मम प्राप्तव्यं रोगः भवति चेत् औषधं बुभुक्षा भवति चेत् भोजनम् अस्माकं कस्यापि तादृशविषये कष्टमस्ति वा कोटिशः जनाः तादृशविषये कष्टम् अनुभवन्ति तस्मिन् लोके एव पुनः अपि अस्माकं दुर्योधनः दुःशासनः दुराग्रहः रावणः कामः सर्वम् आगच्छति मम तद् आवश्यकम् एतद् आवश्यकम् एतद् न पर्याप्तम् एतद् गृहं न पर्याप्तम् इतोपि किञ्चित् बृहत् अस्ति तदपि न अत्र न ग्रामे एकगृहं स्थापयन्ति बहवः भारतीयाः जन्मनि तत्र गत्वा वासं न करोति तत्र एकसेवकं कारयति वासं कारयति तस्य तेन सह सर्वदा कलहः सः किञ्चित् अधिकधनं पृच्छति वयं न दद्मः पिशुकस्वभावः किल अस्माकं तस्य कृते ददाति चेत् किं भवान् बहु स्वीकरोति किल इतः न दद् न दद्मः तस्य कृते लघु लघु लघु लघु विषये इदानीं भारतं गच्छति एक ओटयाने गच्छति सप्तरूप्यकाणि सप्तरूप्यकस्थाने सः वदति नवरूप्यकाणि इति वदति कोल्लकं कृत्वा तस्य कृते षड् रूप्यकाणि पञ्चाशत् पैसा ददाति चेत् अस्माकम् आनन्दः अनन्तरं समीप होटेल् गत्वा विषं खादित्वा शत द्विशतं रूप्यकाणि तत्र ददाति अथवा मन्दिरे गत्वा स्थापयति किं जीवनं किञ्चित् चिन्तनं करणीयं जीवने किल तदर्थमेव भगवद्गीता पठति इदानीम् अर्जुनस्य समीपं भगवान् तद् उक्तवान् अहं गीता गीतास्पर्धामध्ये अहं एतत् करोमि इति न अस्माकं किं वक्तव्यम् अस्माभिः किं करणीयम् अस्माभिः मम कृते तत्र किम् अस्ति मम जीवने मम अन्तरङ्गे विद्यमानदुःस्वभावैः सह स्पष्टं ददाति एकमेकं लोभः चिन्तनीयम् अद्य गत्वा चिन्तनीयं मम कीदृशलोभः अस्ति अहं कस्मिन् विषये धन व्ययं कुर्वन्नस्मि किमर्थं मम धनव्ययः एतावत् धनमहं सम्पादयन् अस्मि तद् धनमहं किमर्थं व्ययं करोमि चिन्तनीयं किल मम कृते वा अहं व्ययं करोमि वा तदपि नास्ति तत्र यस्य कस्यापि बेङ्क् मध्ये अस्ति तत् एवं स्वयं लोभस्वभावः अन्तरङ्गतः गच्छेत् यदा लोभस्वभावः अन्तरङ्गतः गच्छति भवतः जीवनं बहु आनन्ददायकं भवति अहमेक निजस्थितिः वदामि गतत्रिंशत् वर्षाणि अहं न चिन्तितवान् मम अग्रिमभोजनं कुत्र इति नेक्स्ट् सन्दर्भस्य भोजनं नेक्स्ट् समयस्य भोजनं मम कुत्र इति विशिष्य मम विवाहपर्यन्तम् पञ्चवर्षेभ्यः अथवा षड्वर्षेभ्यः पूर्वं पञ्चविंशतिवर्षाणि अहं न जानामि मम अग्रिमभोजनं मध्याह्ने भोजनं करोमि चेत् सायङ्काले कुत्र इति अहं न जानामि किन्तु एकदिनमपि अहं भोजनं विना कष्टं न अनुभूतवान् प्रतिदिनं पायससहितभोजनं जनाः मम मम कृते स्वीकृत्य ददाति त्यक्तुं धैर्यं करोतु सर्वमपि भगवान् ददाति किन्तु यदा गृह्णातु भगवान् तत्र भगवान् इत्युक्ते किं भवतः मनः एव भवन्तं दृष्ट्वा अन्येकस्य मनसि भवति एतस्य कृते दातव्यं किल केचन जनाः गृहमागच्छन्ति चेत् अस्माकं सन्तोषः किल भोजनं दातव्यं तेषां कृते केचन जनाः आगच्छन्ति चेत् चतुर्थी कदा गच्छति इति चिन्तयामः <laughs> किल कारणं किम् अस्माकं मनः एव वयं किं कर्तुं शक्नुमः अस्माकम् अन्तरङ्गे तत् करणीयम् इत्येव वदति दशनिमेषाधिकः अभवत् क्षमां करोतु भवतु समापयामः एकवारं श्लोकं वदामः यद्यपेदेन न पश्यन्ति लोभोपहृतचेतसः लोभोपहतचेतसः कुलट्

तर्टि नैन् नेक्स्ट् वीक् वयं पुनः चिन्तयामः कारणं तत्र अन्येकः विचारः एव वदति तर्टि नैन् तर्टि एय्ट् पर्यन्तं पठितवन्तः चिन्तयति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शांति शांति सर्वेशा चित्रा पौर्णमी शुभाशयाः